ंशत्तमस्माकम् उक्त्वा अग्रे गच्छामि यदृच्छया
चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रियाः पार्थ सुखिनक्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् मिलित्वा वदामः यदृच्छया स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अग्रिमश्लोकम् पश्यामः अथ चेत्त्वमिमम् त्वमिमम् धर्म्यम् अरचेत्त्वमिमम् धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमम् त्वमिमम् धर्म्यम् अरचेत्त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि सङ्ग्रामम् न करिष्यसि सङ्ग्रामम् न करिष्यसि सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि शक्नुमः मिलित्वा पठामः अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि
स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापमवाप्स्यसि कुर्मः अथ चेत् त्वम् इमम् पश्यतु त्रीणि पदानि तत्र हम्म। चेत् त्वम् इमम् हम्म। चेत् त्वम् इमम्
न करिष्यसि ततः स्वधर्मः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि उत्तमम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि इदानीम् एकैकपदस्य विषये पश्यामः अथ वयं जानीमः अव्ययम् अथ इति अव्ययं चेत् अव्ययं हम्म। त्वं युष्मशब्दः सर्वनामशब्दः इत्युक्ते सर्वत्रापि हम्म। आगच्छति तद् पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गनपुंसक इति हम्म। नास्ति प्रथमपुरुष एकवचनम् इमम् इदं शब्दः सर्वनामशब्दः एव पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं द्वितीय इमं धर्म्यम् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं सङ्ग्रामम् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं करिष्यसि सि इति अस्ति तस्मात् किमस्ति अस्ति
एकवचनमस्ति लट् लकारः
अस्ति लृट् करिष्य किल लृट् लृट् लकारः इत्युक्ते भविष्यत्काले गमिष्यति पठिष्यति तद् लृट् लकारः हम्म। हम्म। कृञ् इति धातु डुकृञ् हम्म। धातु अस्ति डुकृञ् करणे इति धातु कुत्र अस्ति धातु एवमस्ति डुक्रञ् इति अस्ति तत्र करोति तस्य नहि नहि रक्षति डुकृञ्करणे हम्म। इति सः तत्र उपयोगं कृतवान् हम्म। स्वधर्मम् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीय कीर्तिम् इकारान्तस्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं कीर्ति इति धातुपदं कीर्तिः न कीर्तिम् इति धातु नास्ति कीर्तिः इति अस्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्ग द्वितीय एकवचनं भक्तिः हम्म। कीर्तिः तादृशपदमस्ति हित्वा क्त्वान्तं किल हित्वा पठित्वा लिखित्वा क्त्वान्तम् अव्ययं पापम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनम् अवाप्स्यसि हाँ, मध्यमपुरुष एकवचनम् एकवचनं लट् लकारः लृट् लकारः आमां लृट् लकारः तत्र अव इति अस्ति तत् उपसर्गः तद् तस्मिन् हाँ, पदे वयं पश्यामः हम्म, हम्म। इदानीम् अर्थं पश्यामः अध हम्म। एतदनन्तरम् अर्थं वदामः युद्ध युद्धारम्भानन्तरं युद्ध अनन्तरं चेत् एवं चेत् त्वम् इमं भवान् एतत् किं धर्म्यं धर्मयुक्तं धर्म्यम् इत्युक्ते धर्मयुक्तं धर्मसहितं धर्मेण सहित धर्मेण सहितं सङ्ग्रामं युद्धं न करिष्यसि भवान् न करोति चेत् न आचरिष्यसि भवान् न करोति न करिष्यसि चेत् किं भवति ततः तर्हि स्वधर्मम् आत्मधर्म स्वस्य धर्म कीर्तिं च स्वस्य धर्म न करोति अनन्तरं कीर्तिः न भवति कीर्ति मीन्स् यशः यशः न भवति हित्वा किं विहाय किं न कृतवान् भवान् किं हित्वा स्वधर्मं न कृतवान् इति कारणेन पापं हम्म। किल्बिषं पापम् हम्म। अवाप्स्यसि प्राप्स्यसि भवान् भवान् प्राप्नोसि किं प्राप्नोसि भवान् किं प्राप्नोति त्वं किं प्राप्नोसि पापं प्राप्नोसि किं किं कारणं
स्वधर्मस्य आचरणं न करोति इति एकं कारणं हम्म। द्वितीयं कारणं किम् स्वधर्म से आचरण न करोति भवान् युद्धं न करोति चेत् स्वधर्म आचरण न करोति तदेव आचरण न करोति इति पापं भवान् हम्म। प्राप्नोति भवान् प्राप्स्यति इति उक्तवान् भवतः कीर्तिनाशः अपि भवति कार्यद्वयम् उक्तवन्तः हम्म। भवतः कीर्तिः अपि हम्म। गच्छति भवान् स्वधर्मस्य आचरणमपि न करोति इदानीं गतश्लोके तत्पूर्वश्लोके तत् पूर्वश्लोके सर्वं द्वित्र श्लोकेभ्यः वयं पश्यामः किमस्ति स्वधर्मविषये वदति किल अस्माभिः अपि तदेव इतः अवगन्तव्यमस्ति स्वधर्मविषये अयं वयं यदा गीताम् अस्माकं जीवने पालयितुं यदा प्रयत्नं कुर्मः इतः अस्माभिः अवगन्तव्यः विषयः का स्वधर्मः स्वधर्मविषये अवगन्तव्यं स्वधर्मस्य आचरणम् अस्माभिः करणीयं पश्यतु स्वधर्मः कः कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं स्वधर्मः कः इदानीम् अर्जुनस्य विषये वदति तद् वयं पठामः अर्जुनस्य स्वधर्मः कः इति भगवान् वदति तत्र अर्जुनस्य स्वधर्मः कः युद्धं करणीयं किमर्थम् अर्जुनेन युद्धं करणीयम् इति वदति सः क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन इदं सर्वं स्पष्टमस्ति तस्य स्वधर्मः कः इति वदति सः क्षत्रियः अस्ति इति कारणेन युद्धकरणं भवतः स्वधर्मः इति वदति अनन्तरं किं वदति तद् न करोति चेत् किं भवति अस्मिन् श्लोके वदति खलु अधर्म आचरणं भवान् करोति स्वधर्मस्य आचरणं भवान् न करोति चेत् भवान् पाप आचरणं करोति कीर्तिनाशः अपि भवति एतावत् उक्तवान् कर्म करोति चेदेव अस्माभिः अवगन्तव्यः विषयः सः प्रथमं कर्म करणीयम् अवगच्छति तदनन्तरमेव ഫല ത്യാഗ അഥവാ ഫലം വിനാ കർമ്മ തത് സർവം ചിന്തയിതും ശക്യത അവഗതം യഹ കർമ്മ വിനാ ഉപവിശതി കർമ്മ ഏവ ന കരോതി തേന കരണീയം കാര്യം യഹ ന കരോതി തസ്യ സമീപം ഗത്വ നിഷ്കാമ കർമ്മ വിഷയം വദതി ചേത് കിം പ്രയോജനം
तदेव अस्माभिः ततः पठनीयमस्ति बहवः इदानीं किं कुर्वन्ति निष्कामकर्मविषये बहु भाषणं कुर्वन्ति केषां समीपं निष्कामकर्मविषये भाषणं कुर्वन्ति ये कर्म एव न कुर्वन्ति ये अन्य अन्यरीत्या वदामि चेत् तस्य अर्थः ये तमोगुणे सन्ति तेषां समीपं गत्वा सत्त्वगुणस्य विषये पाठयामः चेत् प्रयोजनं नास्ति कस्य विषये वदति स्वस्य विषये वयं यदा आत्मावलोकनं कुर्मः अस्माकं जीवनस्य विषये वयं चिन्तनं कुर्मः वयं तमोलोके स्मः इति चिन्तयतु गुणत्रयमस्ति खलु सत्त्वं रजः रजस् तमः तमोगुणे वयं स्मः निद्रां करोति उदाहरणार्थं निद्रां करोति निद्रा आलस्यं जडत्वं एतत् सर्वं तमोगुणस्य किमस्ति शीलाः सन्ति तत्र स्मः किन्तु स्वयम् अहं चिन्तयामि निद्रां करोमि किन्तु अहं किं चिन्तयन्नस्मि ध्यानं करोमि इति चिन्तयन् यदा जनाः पश्यन्ति अन्ये मां पश्यन्ति अन्ये किं चिन्तयन्ति ध्यानं करोति इत्येव चिन्तयन्ति कारणं किं सम्यक् उपविशति
सम्यक् शरीरस्य चलनं विना सः निद्रां करोति अथवा नेत्रम् उद्घाट्य अपि केचन जनाः निद्रां कुर्वन्ति एवं वा इत्युक्ते वर्गे अहं पश्यामि अस्मिन् वर्गे न अत्र न स्वाभाविके कदाचित् केचन जनाः वयं पश्य चिन्तयामः अस्मान् एव दृष्ट्वा उपविशन्ति एते सम्यक् श्रद्धया उपविशन्ति इति किन्तु वास्तविकतया ते निद्रा इत्युक्ते तेषां श्रद्धा तत्र कुत्रापि न स्यात् अन्यत्र कुत्रापि अन्य कस्मिन्नपि विषये विचारे भवति किल इदानीम् एकस्मिन् वर्गे अहम् उपविशामि इत्युक्ते तस्य अर्थः कः मम शरीरम् अत्र अस्ति चेत् भवति वा न किं किं भवितव्यं मम मनः अपि तत्र भवेत् मनः अस्ति चेदेव श्रद्धा अस्ति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् इति वदति यस्य श्रद्धा अस्ति तदेव प्रधानमस्ति केवलं शरीरेण मम सान्निध्यमस्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति एवमेव तमोगुणे विद्यमानाः बहवः स्वयं किं चिन्तयन्ति अहं बहु सत्त्वगुणे अस्मि इति चिन्तयति मध्ये एकः गुणः अस्ति कः गुणः रजोगुणः रजः भवेत् तमसः अस्ति चेत् तमोगुणे अस्ति चेत् ततः प्रथमं किं भवेत् रजोगुणं भवेत् रजोगुणयुक्तस्य एव किं भविष्यति सत्त्वगुणं भवति इत्युक्ते एकः एकं जटवत् अस्ति इति चिन्तयतु जटम् इत्युक्ते चलनं नास्ति तस्य प्रथमं चलनं भवेत् तदनन्तरमेव तत् चलनं निष्कामकर्म वा फलं विना करोति वा तत्सर्वम् अनन्तरमेव निर्णयः करणीयः किल खलु किन्तु स्वाभाविकतया किं कुर्वन्ति कार्यमेव कर्तुं न इच्छन्ति तदर्थं किं वयं वदामः
वयं सर्वदा कार्यं न कुर्मः तस्य कारणम् आलस्यं तस्य कारणं जडत्वं तस्य कारणं कार्यं कर्तुं न इच्छामः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानतमोगुणकारणेन एव कार्ये प्रवृत्तः न भवति किन्तु वयं स्वयं कथं समाधानं कुर्मः वयं स्वयं समाधानं कुर्मः मम समयः नास्ति किल मया यद् इदानीम् एतत् कर्तुं न शक्यते मम धर्मः भिन्नः अहं पिता अस्मि अहं माता अस्मि यदा मातृधर्मस्य विषये पृच्छति तदानीम् अन्य अस्मि खलु यदा मातृधर्मस्य विषये पृच्छति भवती किमर्थं न करोति भवती माता अस्ति खलु इति पृच्छति चेत् अहं पुत्री अस्मि पुत्र्याः धर्मविषये चिन्तयति अहं माता अस्मि अथवा स्व स्वं वयं कस्मिन् धर्मे न स्थापयामः स्वयम् एतत् सर्वं स्वस्य व्यापारः अर्जुनः उक्तवान् भगवान् एकैकं स्वीकृत्य उत्तरं वदति पूर्वं सः उक्तवान् बहूनि कार्याणि किं किम् उक्तवान् अहं सन्यासं स्वीकरोमि अहं वनं गच्छामि इतोपि उत्तमं तदेव एतादृशानि वाक्यानि वयमपि वदामः एतत् एषः मम धर्मः मया एतत् न करणीयं वा अहं किं वदामि मम कुटुम्बम् अस्ति एतस्य पालनं मया न करणीयं वा कदाचित् वयं तादृशवाक्यं वदामः यदा कुटुम्बपालनं करणीयमिति धर्मः आगच्छति तदानीम् अन्यः यो व्यवहारं करोमि एवमेव पलायनं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति प्रथमतया किम् अवगन्तव्यं मम धर्मः कः इति अवगन्तव्यं तदेव अनन्तरं किं भवेत् मम धर्मः कः इति अवगच्छति अवगमन अनन्तरं किं करणीयं कर्म करणीयं तदेव द्वितीयवाक्यमस्ति भवान् स्वधर्मविषये अवगच्छतु अवगमनानन्तरं भवान् क्षत्रियः सः स्पष्टं कृतवान् भवतः स्वधर्म भवान् न जानाति चेत् अहं वदामि कथं भगवान् वदति भवतः स्वधर्म कथं भवान् उक्तवान् भगवान् कथम् उक्तवान् भवान् क्षत्रियः क्षत्रियः इति कारणं कारणम् अद्यपर्यन्तं भवान् युद्धकार्यमेव कुर्वन् अस्ति भवान् तस्मिन्नेव कार्ये भवान् अस्ति भवतः तत्र रुचिः अपि अस्ति तदपि भिन्नविषयः भवतः रुचिः नास्ति चेत् भवान् एतत् कार्यं न करोति स्म सत्यं आयोधनकलायाम् अर्जुनः श्रेष्ठः सर्वमपि जानाति वयं गतसप्ताहे चिन्तितवन्तः पाशुपतास्त्रमपि सः सम्पादितवान् शिवस्य समीपतः पाशुपतास्त्रं सः स्वयं सम्पादितवान् शिवेन सह युद्धं कृत्वा शिवेन सह युद्धं कृतवान् शिवेन सह युद्धं कृत्वा तस्य प्रीतिं सम्पाद्य पाशुपतास्त्रं सम्पादितवान् इत्युक्ते भवतः अन्तरङ्गे किमस्ति रुचिः अस्ति युद्धे भवतः रुचिः अस्ति युद्धे रुचिः अस्ति चेत् भवतः किं करणीयं युद्धं करणीयम् इदानीम् अस्माकं जीवने वयं चिन्तयामः चेत् इतः कः पाठः अस्माभिः पठनीयः अस्माकं स्वधर्मः कः इति अस्माभिः प्रथमम् अवगन्तव्यम् बहूनां जीवने नवतिप्रतिशतं जनानां जीवनस्य समापनं कथं भविष्यति न अवगच्छन्ति स्वधर्मः कः इति न अवगच्छन्ति इदानीं भिन्नभिन्नकारणानि सन्ति किमर्थं न अवगच्छति एकं स्वयमेव अन्वेषणं करणीयं सः एव विषयः किन्तु कदाचित् किं भवति इदानीं वयं लोके द्रष्टुं शक्नुमः इदानीन्तनछात्राः छात्राः सन्ति इदानीं पश्यतु अस्माकं पुत्राः पुत्र्यः अथवा अन्यविद्यालये पठन्ति छात्राः सन्ति तेषां स्वधर्मस्य अवगमनं तेषां पठनेन भवति वा न वा इदानीन्तन एजुकेशन् द्वारा तद् तेषां कृते भवति वा न वा न भवति तदेव कष्टमस्ति तस्मादेव वदति एजुकेशन् इति अस्ति खलु विद्याभ्यासः अस्ति किल विद्याभ्यासः कः इति स्वामीविवेकानन्देन विवरणं कृतमस्ति तस्य एकं पुस्तकमस्ति लघुपुस्तकं विंशतिपुटात्मक एकपुस्तकमस्ति तत् स्वीकृत्य पठित्वा पश्यतु एजुकेशन् इत्युक्ते किं विद्याभ्यासः इत्युक्ते किम् अद्यतनव्याख्यानमेव न विद्याभ्यासस्य स्वत्वस्य आविष्करणं करणीयम् सर्वेषाम् अन्तरङ्गे स्वत्वमस्ति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे तस्य आविष्कारः एव स्वातन्त्र्यं सत्त्वस्य आविष्कारः एव स्वातन्त्र्यं स्वातन्त्र्यस्य प्राप्तिः केन भवति तदेव विद्याभ्यासः एकं वयं छात्रान् पाठयामः इति वदामः तत् पाठनेन छात्रस्य अन्तरङ्गे स्वातन्त्र्यस्य आविष्कारः भवेत् स्वतन्त्रताया स्वतन्त्रतायाः आविष्कारः भवेत् तस्य अन्तरङ्गे किम् अस्ति तस्य प्रकाशः भवेत् अहं पूर्वम् उक्तवान् एक आम्रबीजस्य वपनं करोति चेत् ततः नारिकेलवृक्षः न भविष्यति तादृशप्रयत्नः न करणीयः अद्य किं कुर्वन्ति सर्वान् एक समानमार्गे सर्वान् नेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः खलु सर्वे एवमेव भवेयुः इत्युक्ते अद्यतनपाठने अद्यतन एजुकेशन् मध्ये किं दद्मः सर्वे एतद् निमित्तं सर्वे गच्छन्तु एवं न भवति कदापि तस्मादेव किं पाठनीयं वस्तुतः पाठनं कस्मिन् विषये पाठनं करणीयं भाषां पाठयतु

स्वस्य आविष्कारः इत्युक्ते इच्छा नास्ति न मम अन्तरङ्गे यदस्ति तद् बहिरानयनं तस्य तस्य किं वदामि अहं मम अन्तरङ्गे चित्रकारः अस्ति इति चिन्तयतु चित्रकारः इत्युक्ते चित्रं लिखति तद् बहिः आनय आनयेत् सत्यं मयि सा कला अस्ति किन्तु तद् बहिरानेतुं तस्य कृते साहाय्यं करोतु तदेव पाठयति इति क्रिया तत्र पठनार्थं साहाय्यं करोति इत्येव पाठयति इत्युक्ते पठितुं प्रेरयति किल निजन्तं किल पठितुं प्रेरयति पाठयति इति क्रिया अपि सादृशी अस्ति इत्युक्ते तस्य अन्तरङ्गे किमस्ति तत् भवान् बहिरानयतु तत् कदा सम्भवति तत्रैव भाषायाः अपि प्राधान्यं इदानीन्तन सैन्स् वदति अथवा इदानीन्तनजनाः अपि वदन्ति तत् केवलं मातृभाषायामेव वदति भवति अन्यभाषां तत्र आरोपयति ततोपि अधिककालः भवति मातृभाषा इत्युक्ते किम् इदानीं पश्यतु पितुः मातुः का भाषा अस्ति तदेव छात्रस्य अपि अन्तरङ्गे भवति तस्य तावान् सम्बन्धः अस्ति तस्य बहूनि उदाहरणानि अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः इदानीं पश्यतु अस्माकं ये पुत्राः पुत्र्यः सन्ति बाल्यकाले तेषां समीपे भवन्तः गत्वा किमपि एक इदानीम् आम्रफलम् इति वदतु आम्रफलम् इति यदा वदति आम्रफलम् इति श्रवणे तस्य अन्तरङ्गे भावनायाः उत्पादनं मातृभाषायां यदा वदति तस्य अन्तरङ्गे भावनायाः उत्पादनं भवति किन्तु तदेव सः मेङ्गो इति वदति चेत् तस्य अन्तरङ्गे न भविष्यति भाषायाः तादृशी शक्तिः अस्ति तदेव अत्रत्य इदानीम् एक किं वदामि विदेशी अस्ति माद अत्रत्यजनाः श्वेतजनाः सन्ति तस्य भवति तस्य बालकस्य मेङ्गो इति श्रवणे तस्य मुखे जलम् आगच्छति मेङ्गो इति न वदामि अन्यत् किमपि तादृशं तस्य समग्रस्वरूपं तस्य अन्तरङ्गे आगच्छति अस्माकं बालकानाम् अन्तरङ्गे किम् आगच्छति एकवस्तु इति आगच्छति अवगच्छति वा तस्य भेदः अवगच्छति यदा चषकः यदा आम्रफलं यदा उत्पीठिका यदा पुस्तकम् इति तावत् एकवस्तु एतस्य वस्तुनः एतत् नाम स्पष्टमस्ति तस्य ज्ञानस्य अथवा अहम् एककदलीफलम् इति यदा वदामि अथवा अहं यदा मातृभाषायाम् एक किमपि पुष्पस्य नाम वदामि बालकः तं पुष्पं न दृष्टवान् स्यात् तदापि तस्य अन्तरङ्गे तस्य पुष्पस्य स्वरूपं स्वरूपम् इत्युक्ते सः पश्यति इति न तेन का भावना भवति सा भावना तस्य अन्तरङ्गे भवति तस्य कारणं किं भाषा इत्युक्ते मातृभाषा तस्य तद् वयं तत्र यत्र स्टोप् कुर्मः तत्रैव एव तस्य अन्तरङ्गे विद्यमानकवित्वं समापयति तदनन्तरं सः कदापि तस्मिन् पुनः कवित्वं न आगच्छति कवित्वम् इत्युक्ते केवलं सः कवितां न लिखति इति न सा एककवितायाः आस्वादनमपि कर्तुं न शक्नोति किल वयं यदा मातृभाषायां इदानीं तमिळ् वा तेलुगु वा हिन्दी वा भवतां मातृभाषायां भवन्तः यत्किमपि शृणोति कियत् आनन्दम् अनुभवामि तत् तस्य जीवने कदापि न भवति तद् आङ्ग्लेयभाषायां शृणोति चेत् सः न कर्तुं न शक्नोति कारणं तस्य मातृभाषा नास्ति किमर्थम् एतद् उक्तवान् एवमेव एकैकस्य जीवने तस्य स्वधर्मः अपि आगच्छति एकैकस्य जीवने तस्य स्वभावानुसृतं तस्य वातावरणानुसृतं कारणं किं वयं तस्मिन् वातावरणे तस्मिन् गृहे तस् इदानीं यस् एकैकस्य विषये चिन्तयतु इदानीं माला भगिनी अस्ति माला भगिनी किमर्थम् एक तमिळ् गृहे तमिळ् किल एक तमिळ् गृहे भवत्याः गृहस्य भवत्याः माता पिता के सन्ति तेषां तयोः पुत्री इव बहूनि कार्याणि तत्र भवती जन्म प्राप्तवती खलु किमर्थं भवती तत्र जन्म प्राप्तवती किमपि कारणं नास्ति एवमेव अभवत् इति न तद् चार्वाकस्य सिद्धान्तमस्ति चार्वाकः जानाति चार्वाकः इति एकः आसीत् खलु तस्य सिद्धान्तमस्ति कदा चत्वारि वस्तूनि स्वीकृत्य चर्वणं करोति तदानीं रक्तवर्णः भवति किल रक्त कथं नागवल्ली अनन्तरं सुधा अनन्तरं किं वदति पाक् अस्ति किल तद् पूगीफलं एतत् सर्वं स्वीकृत्य मुखे स्थापयित्वा चर्वणं करोति नागवल्लीवर्णः कः नागवल्ली इत्युक्ते वेच्चिल किमस्ति ग्रीन् अस्ति पत्रं हरित हरितवर्णः अन्य सुधा श्वेतवर्णः भिन्नभिन्नवर्णाः आम् एतद् चत्व चत्वारि अपि भिन्नभिन्नवर्णाः खलु एतद् मुखे स्थापयित्वा चर्वणं करोति चेत् कः वर्णः भवति रक्तवर्णः तस्य कारणं किम् एवं किमपि कारणं नास्ति इति सः वदति एवमेव सृष्टिः भवति इति तत् न सर्वस्यापि कार्यकारणसहितमस्ति किमर्थं राजीभगिनी अद्य एवमस्ति अथवा किमर्थम् अद्य दीपा एवमस्ति किमर्थं महोदयः एवमस्ति एतस्मिन् गृहे एत तस्य भाषा तस्य प्रदेशः एतस्य सर्वस्य अपि किमस्ति कारणमस्ति कारणं विना किमपि कार्यं लोके न सम्भवति तस्य पृष्ठतः कारणम् अस्ति एव एतत् वयं चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अहं किमर्थम् अस्मिन् गृहे जन्म प्राप्तवान् तदा वयं यदा चिन्तयामः तदा वयं किम् अवगन्तुं शक्नुमः मम धर्मः मया करणीयं कार्यं कियत् बहु सरलमस्ति अवगमनं बहु सरलमस्ति किन्तु वयं किं कुर्मः अवगन्तुं न इच्छामः किमर्थम् अवगन्तुं न इच्छामः एवं भवति एवं वदामः चेत् भवताम् इच्छा न भवति अवगन्तुं न इच्छामः किमर्थम् अवगन्तुं न इच्छामः भीतिः अस्ति अस्माकम् अवगमने भयमस्ति कारणं किम् अवगच्छामि चेत् मया करणीयम् बहूनि कार्याणि वयं जीवने कथं रक्षां प्राप्नुमः अहं न जानामि कस्य समीपं वदामः अहं न जानामि इति कस्य समीपं वदामः स्वस्य समीपं तदेव चिन्तनं करणीयं स्वस्य समीपं स्वयं वयं वदामः अहं न जानामि अहं न जानामि अहं न जानामि कस्य दोषः भवान् कियत् एवं पलायनं करोति इति पृच्छति अहं न जानामि अहं न जानामि अहं न जानामि भवान् किं न जानाति इति वदन्नस्ति माम् अहं न जानामि अहं कः इति अहं न जानामि मम धर्मः कः इति अहं न जानामि एकैक उत्तरे भवान् भवतः समीपतः भवान् किं कुर्वन् अस्ति पलायनं कुर्वन् अस्ति अनन्तरं भवान् अहम् अन्यः इति निश्चयं करोति अहं कः इति निश्चयं करोमि प्रथमम् अहं निश्चयं कृतवान् अहम् एतत् शरीरम् अनन्तरम् अहं निश्चयं कृतवान् अहम् एत् पद्मकुमारः नाम अनन्तरम् अहं संस्कृतभारती पूर्णकालिकः एवम् एकैक मम ऐडेण्टिटि अहं स्थापयन्नस्मि वास्तविक ऐडेण्टिटि अहं कः इति अहं न जानामि किमर्थं न जानामि अहं प्रयत्नं न करोमि अहं भयम् अनुभवामि अहं किमर्थं भयम् अनुभवामि इदानीं भयम् अनुभवामि इति वदामि चेत् वयं न अवगच्छामः इदानीं पश्यतु प्रथममेव माला भगिनी अवगच्छति सुरेशमहोदय अवगच्छति अहं सुरेशः नास्मि इति यदा अवगच्छति तस्य भयं भवति वा न वा अहं सुरेशः नास्मि चेत् कः अहं कम्प्यूटर् इञ्जिनियर् नास्मि चेत् अहं कः एतत् फेस् कर्तुम् एतेन सह सह अभिमुखं कर्तुं किं सम्पादनीयं धैर्यं सम्पादनीयं तदा एव स्वधर्मस्य अवगमनं भवति एतत् सर्वं वक्तुं बहु सरलमस्ति स्वधर्मस्य किमर्थम् अहं जानामि मम स्वधर्म इति न वयं न जानीमः ज्ञातुं बहु कष्टं किमपि नास्ति ज्ञातुं कष्टमस्ति इति कारणेन वयं न अवगच्छामः इति न पश्यतु अर्जुनः अपि अर्जुनः किमर्थं न जानाति अर्जुनः युद्धक्षेत्रे तिष्ठति किल भगवान् अपि कियत् सम्यक् उक्तवान् युद्धक्षेत्रे तिष्ठति आयुधं हस्ते अस्ति भगवान् समीपे अस्ति युद्धं कर्तुम् युद्धं कर्तुमेव आगतवान् भवताम् अपि विषये चिन्तयतु एकैकम् अस्माकमपि एतत् सर्वं सम्यक् वयमपि जीवने एव स्मः जीवन्तः एव स्मः कार्ये एव स्मः कार्यं करणीयमेव इतः पलायनं कर्तुं न शक्नुमः एतत् सर्वमपि वयं जानीमः तथापि अहं मम स्वत्वम् अवगन्तुं न इच्छामि कियत्पर्यन्तं भवान् एतादृशगोप्यं प्रकटयति गोप्यं मीन्स् रहस्यम् अहं न अस्मि स्वयं गोप्यं करोति अहम् इदानीं मां स्वयं गोप्यं कुर्वन् अस्मि कथं गोप्यं कुर्वन् अस्मि अहं न जानामि इति पदेन कथमहं न जानामि इति वदति मम स्वधर्म अहं न जानामि इति प्रथममेव उक्तवान् स्वधर्मविषये भवान् कदा चिन्तितवान् भवान् जीवने अद्यपर्यन्तम् अद्य फोर्टि वा फोर्टि फैव् वा फिफ्टि वा कति वयः चिन्तयतु भवान् किं किं कार्यं कुर्वन् अस्ति कति पुस्तकानि भवान् पठितवान् कति तेरि भवान् पठितवान् किं किं कार्यं कृतवान् कदापि भवान् चिन्तितवान् वा मम धर्मः कः तदर्थं दशनिमेष भवान् व्ययं कृतवान् वा यत्र कुत्रापि उपविश्य मया किं करणीयम् मम धर्मः कः इति भवान् चिन्तनं कृतवान् वा न अनन्तरं वयं कथम् अवगच्छामः वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः तद् दूरे अस्ति इति कारणेन न तदर्थमहम् उक्तवान् तद् दूरे अस्ति इति कारणेन अवगच्छामः इति न तद् कष्टमस्ति इति कारणेन अवगच्छामः इति न किमर्थं न अवगच्छामः अवगन्तव्यम् इति न चिन्ति चिन्तयामः मया अवगन्तव्यम् इति मम इच्छा यदा आगच्छति तदानीं स्वयं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः स्वधर्मः कः इति अवगन्तव्यः प्रथमविषयः अवगतम् इति चिन्तयतु अवगच्छति चेत् किं करणीयम् अवगम अहम् अवगच्छामि मम स्वधर्मः कः इति किन्तु प्रवृत्ति नास्ति अहं तमोगुणे अस्मि रजोगुणमपि नास्ति अहं जानामि मम स्वधर्मविषये तदापि अहं वदन्नेव अस्मि सत्त्वगुणविषये बहु भाषणं कुर्वन् उपविशामि अहं न करोमि चेत् अपि भवान् प्राप्तुं न शक्नोति तस्मात् भगवान् वदति प्रथमं भवान् स्वधर्मविषये अवगच्छतु स्वधर्मविषये चिन्तयतु स्वधर्मः कः इति पठतु तदनन्तरं स्वधर्मस्य पालनं करोतु तदेव वदति एतत् करोति चेत् कः लाभः तदपि अस्मिन् श्लोके अस्ति भवान् भवतः धर्मस्य पालनं करोति चेत् भवान् कीर्तिं प्राप्नोति अन्यत् किं भवान् मोक्षमपि प्राप्नोति कथं मोक्षं प्राप्नोति ज्ञानेनैव मोक्षं प्राप्नोति सत्यं भवान् यदा भवतः धर्म करोति तदा भवतः मनः शुद्धं भवति तावदेव भवतः अन्तःकरणं शुद्धं भवति अद्य अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं नास्ति अस्माकं स्वस्थता नास्ति अन्तःकरणं शुद्धं नास्ति इत्यस्य प्रथमलक्षणं किम् मनश्शान्तिः नास्ति अहं कार्यं कुर्वन्नेव अस्मि खलु बहूनि कार्याणि अहं करोमि किन्तु मम मनश्शान्तिः नास्ति किमर्थं मनश्शान्तिः नास्ति
अहं स्वधर्मस्य पालनं न करोमि अहं कार्याणि कुर्वन्नेव अस्मि स्वधर्मविषये न चिन्तयामि मया किं करणीयं तदहं न करोमि तस्मिन् विषये मम चिन्तनमपि नास्ति अहं कार्याणि कुर्वन् एव अस्मि मम समाधानं नास्ति ये स्वधर्म आचरणं कुर्वन्ति तेषां किं भवति शान्तिः भवति तदा वयमपि अवगन्तुं शक्नुमः वयं यदा कदापि वयं शान्तिम् अनुभवामः कस्मिन् कार्ये वयम् आनन्दम् अनुभवामः कस्मिन् कार्ये वयं शान्तिम् अनुभवामः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते सः मम स्वधर्मः तद् मया करणीयं तत् कार्यं मया करणीयं तत् बहु सरलतया वयं प्राप्तुं न शक्नुमः भिन्नभिन्नकारणानि सन्ति भगवान् उक्तवान् हे अर्जुन भाग्यवशात् भवान् इदानीं तत् प्राप्तवान् किं प्राप्तवान् युद्धं किल क्षत्रियाः युद्धम् इच्छन्ति कारणं किम् मम मया पालनं करणीयं किन्तु तदर्थं करणीयं किल तदर्थं प्रवृत्तिः आवश्यकी किल इदानीं पश्यतु कदाचित् जनाः वदन्ति इदानीं कस्य अपि साहाय्यं कुर्मः वयं यः उत्तमः अस्ति सः तत् कथं पश्यति एतत् कार्यं कर्तुं भगवान् मह्यम् अवसरं दत्तवान् इति पश्यति यः कोऽपि रोगी अस्ति उदाहरणार्थं चिन्तयतु यः कोऽपि रोगी अस्ति तस्य बहु रोगः अस्ति वयं त कथमपि शरीरेण वा अथवा धनरूपेण वा अथवा केनापि रूपेण वयं तस्य साहाय्यं कृतवन्तः तस्य जीवनस्य रक्षणम् अभवत् बि तत् कार्यं तु अभवत् किन्तु मया तद् भिन्नभिन्नरीत्या स्वीकर्तुं शक्यते अहं साहाय्यं कृतवान् इति चिन्तयतु तस्य कोऽपि रोगः अहं तस्य साहाय्यं कृतवान् धनं दत्तवान् अथवा मम अवयवानि दत्तवान् अथवा चिन्तयतु अहं मम अवयवमेव अवयवं भिन्नभिन्नवय किड्नी वा किमपि वयम् अवयवमेव वृक्कां वा दातुं शक्नुमः अहं दत्तवान् तस्य जीवनस्य रक्षणम् अभवत् मम चिन्तनं कथं भवेत् भगवान् ईश्वरः मह्यम् अवसरं दत्तवान् मह्यं तदर्थं सः अवसरं दत्तवान् इति भवान् चिन्तयति भवतः स्वधर्मः भवति भवतः मनश्शान्तिः भवति प्रथमविषयः न भवान् न चिन्तयति मम वृक्कां स्वीकृत्य एव सः जीवनं करोति इति यदा यदा भवान् चिन्तयति भवतः किं भवति भवति अहङ्कारः भवति तस्य प्रतिवाक्ये भवान् उत्तरं वक्तुं प्रयत्नं करोति सत्यं पश्यतु सः कथं करोति सः मम एतत् स्वीकृत्य सहायं स्वीकृत्य अद्य कथं पश्यति बृहत् किमपि न एकं लघु लघु सहायं पश्यतु गृहे अपि यत् सर्वं प्रतिदिनं पश्य पतिपत्नी अस्ति गृहे वयम् अनन्तरं गणनां कुर्मः एतत् कार्यमहं कृतवान् एतत् कार्यमहं कृतवान् एतत् कार्यमहं कृतवान् एतत् कार्यमहं कृतवान् किन्तु कथं व्यवहरति कस्य गच्छति तस्मिन् समये अस्माभिः चिन्तनं करणीयं भिन्नभिन्न गृहे भिन्नभिन्नवातावरणं किल मम स्वधर्मानुसृत अहं प्राप्नोमि सत्यं मम स्वधर्मानुसृत अहं प्राप्तवान् भवतां स्वधर्मानुसृतं भवन्तः प्राप्नुवन्ति एकैकगृहं भवन्तः प्राप्नुवन्ति तस्मिन् गृहे यदा वयं कार्याणि कुर्मः गृहे इति अस्माकं जीवनं तत्र किल अस्माकं युद्धक्षेत्रं तत्र अथवा कार्यालये कुत्रापि यदा वयं कार्यं कुर्मः प्रतिपदम् अस्माकं मनसि कथं भवेत् एतत् कार्यं भगवान् मह्यं दत्तवान् एतत् कार्यं कर्तुं भगवान् अवसरं दत्तवान् अहं करोमि यावत् सुन्दरं कर्तुं शक्नोमि तावत् सुन्दरम् अहम् एतत् कार्यं करोमि इति चिन्तयति चेत् किं भवति मनश्शान्तिः भवति तत् चिन्तनं तादृशं नास्ति किञ्चित् भिन्नं चिन्तनं करोति ओ मया कति कार्याणि करणीयानि कियत् कार्यं करणीयम् अहम् एतत् सर्वं कृतवान् सः किमर्थं न कृतवान् सा किमर्थं न कृतवती के गृहे चेत् सः सा ते के इति सर्वं वयं चिन्तयामः ते सर्वे के
भवानेव वदन्नस्ति भवतः जीवनमेव तेषां कृते भवतः कुटुम्बं भवतः पत्नी भवतः पुत्रः भवतः पुत्री तेषां द्वारा भवान् कियत् अस्वास्थ्यम् अनुभवति प्रतिदिनं सत्यं वा न वा भवान् अन्यलोके केनापि द्वारा तावत् अस्वास्थ्यं न प्राप्नोति कारणं किं भवान् भवतः बन्धनं तत्र कृतवान् भगवान् वदति भवान् तत् तादृशं न चिन्तयतु भवता किं चिन्तनीयं मम धर्मः एषः मम स्वधर्मः कुर्वन्नस्मि प्रातःकाले अहम् उत्तिष्ठामि गृहं स्वच्छं करोमि मम धर्मः एतदहं स्वच्छं कर्तुं भाग्यं प्राप्तवान् किल इति चिन्तयतु भवान् प्रवृत्तिं विना भवता उपवेष्टुं न शक्नोति तदपि अवगन्तव्यं पूर्वम् उक्तवान् किल अहं किमपि न करोमि इति चिन्तयित्वा गत्वा शयनं करोतु कियत्पर्यन्तं करोति कर्तुं न शक्नोति तस्मादेव जनानां स्वस्थता एव न भवति अत्र किञ्चित् करोति तत्र किञ्चित् करोति अन्यत्र किञ्चित् करोति यत्र कुत्रापि गच्छति वयमपि एवमेव किल आदिनम् एवं किमपि किमपि किमपि किमपि कुर्मः अन्ततो गत्वा एकं प्राप्तव्यं तदर्थमेव एतत् सर्वं करोति तद् न प्राप्नोति किं तद् मनशान्ति तदेव भगवान् वदति भवान् कियत् पर्यन्तं भवान् भवान् एव चिन्तयतु भवतः कति वयः अभवत् हम्म। एकैकस्य अस्माकम् एकैकवयः अस्ति किल कति वयः कति वर्षाणि भवान् एतदेव कुर्वन् अस्ति भवान् अद्यपर्यन्तं मनशान्तिं न प्राप्तवान् श्वः एतत् करोति चेत् प्राप्नोति वा न तस्य अर्थः किम् अहं श्वः आरभ्य एतत् स्थगयामि इति चिन्तयति वा कर्तुं न शक्नोति तद् भगवान् उक्तवान् पूर्वमेव भवता कर्तुं न शक्नोति भवता किं करणीयं मनोभावस्य परिवर्तनं करोतु एतत् त्वरां भवान् समापयतु त्वरा इत्युक्ते केवलं शीघ्रं करोति इति समापयतु इति न भवान् अस्वस्थतायां भवान् चलन् अस्ति किल स्वस्थतां विना तदेव भवान् अस्वस्थतायां भवान् यद् कुर्वन् अस्ति समापयतु उपविशतु इत्येव प्रथमं वदति उपविशतु इत्यस्य अर्थः एवम् उपविशतु इति न उपविशतु इत्युक्ते एकत्र तिष्ठतु भवान् प्रथमम् अनन्तरं किं करोतु अन्तरङ्गं प्रति गच्छतु भवतः धर्मः कः भवान् यत् कार्यं करोति तत् सम्यक् करोतु यत्किमपि करोतु एकः विवेकानन्दः एतस्मिन् विषये बहु सम्यक् व्याख्यानं कृतवान् अस्ति एकः पादरक्षा स्वच्छं करोति इति चिन्तयतु पादरक्षायाः स्वच्छतां करोति तदेव तस्य कार्यम् अन्ये एकः किमपि उत्तम उद्योगं करोति इति चिन्तयतु कम्पनी द्वित्रि कम्पनी सन्ति तस्य द्वयोः मध्ये कः मनश्शान्तिम् अनुभवति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः एकः वयमपि कदाचित् पश्यामः किल केचन पादरक्षा जनाः सन्ति अत्र न दृश्यते भारते तु बहु द्रष्टुं शक्नुमः पादरक्षा स्वच्छं कुर्वन्ति केचन जनाः सन्ति अहं बहुवारम् अनुभूतवान् तस्य समीपं गन्तुम् अस्माकम् इच्छा भवति सर्वेषां समीपं न सर्वे सः कथं करोति अहं पादरक्षायाः किञ्चित् कुत्रापि दोषः अस्ति इति अहं ददामि सः सम्पूर्णपादरक्षां दृष्ट्वा सः वदति न महोदय अत्रापि एतत् करोतु अथवा सः तस्य हस्ते दत्वा गच्छामि चेत् सः सर्वं कृत्वा स्थापयति सम्यक् धनस्य विषये विचिन्त्य न किमर्थं सः तादृशं करोति तस्य तत् कार्ये सः लीनः अस्ति अहं चिन्तयामि सः कोऽपि न्यूनः नास्ति लोके सः तत् कार्यं करोति इति कारणेन सः न्यूनः इति न चिन्तयतु सः अपि कार्यमेव करोति वयमपि कार्यमेव कुर्मः तस्मात् किं कार्यं करोति इत्येव वयम् इदानीं चिन्तयामः मम प्रस्टीज् मम स्थानं स्थाननिमित्तं वयं किं किं कुर्मः कियत् किं किं वयं कुर्मः किल वयमेव कदाचित् वयमेव न इच्छामः तादृशं सर्वं वयमेव कुर्मः कथं कथं वयं वेषं धरामः वस्तुतया भवन्तः इच्छन्ति वा न किन्तु वयं धरामः किमर्थं वयं चिन्तयामः एतदेव अस्माकम् इत्युक्ते अस्मान् लघु लघु लघु विषयेषु वयं मूढान् कुर्मः किन्तु अनन्तरं वयं किं चिन्तयामः लोकस्य सर्वस्य मूर्खतां कुर्व कृतवान् इति स्वयं चिन्तयामि सत्यं लघु लघु उदाहरणानि अहं मम मस्तकस्य डै करोमि चेत् उदाहरणार्थं वदामि अन्यत् किमपि न चिन्तयतु अहं मम मस्तकस्य डै करोमि चेत् अहं मां मूर्खं कुर्वन् अस्मि वा समग्रप्रपञ्चस्य मूर्खं कुर्वन् अस्मि वा मामेव कः भवतः मस्तकं पश्यति भवानेव भवतः मस्तककृष्णवर्णः अस्ति इति वा श्वेतवर्णः अस्ति इति सन्तोषम् अनुभवति अन्य कोऽपि न सत्यं किन्तु वयं किं चिन्तयामः अन्ये सर्वे एतदेव पश्यन्ति इति तत् एक उत्तम उदाहरणं पूर्वं कोऽपि तस्मिन् विषये लिखितवान् एका बालिका प्रथमतया शाटिकां धरति चेत् कथं तादृशं भवति मनः इति सत्यं जानाति प्रथमतया यदा शाटिकाम् अत्र न दृश् न पश्यामः वयं कापि बालिका भारते प्रथमतया शाटिकां धरति चेत् तस्याः विचारः कः सुन्दरी लोके सर्वे मां पश्यन्ति इत्येव सा शाटिकायाः तत्र पश्यति अत्र पश्यति एतदेवं स्थापयति एवं स्थापयति एकैक पुडि पश्यति एतत् सर्वम् अन्य कस्यापि समयः नास्ति एतदेव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् इति वदति तस्मात् भगवान् वदति स्वधर्म न जानाति न जानाति इति न वदतु भवान् युद्धक्षेत्रे अस्ति भवान् युद्धं कर्तुमेव आगतवान् भवतः हस्ते आयुधम् अस्ति भवान् अन्यत् किं कर्तुम् अत्र आगतवान् तस्मात् भवान् भवन्तम् अवगच्छतु अनन्तरं न जानाति इति वदति चेत् भवान् अन्वेषणं करोतु इति वदति कथम् अन्वेषणं करणीयं चिन्तयतु अन्तरङ्गं प्रति चिन्तयतु मम मया किं करणीयं यत् यत् किमपि कार्यम् अहं करोमि अद्य कथं करोमि तदपि अहं किं कार्यं कुर्वन्नस्मि तत् कार्यम् अहं कथं करोमि ह्यः पर्यन्तं कथम् आसीत् एतत् सर्वं यदा वयं चिन्तयामः एकवारं निश्चयं करोतु मम स्वधर्मः किमर्थं पूर्वम् उक्तवान् वयम् अद्य अहं पिता अस्मि इति चिन्तयतु मम पुत्रः अस्ति अहम् उदाहरणार्थं वदामि मम पुत्रः अस्ति मम धर्मः कः अस्ति पुत्रस्य पितृधर्मः मया पालनीयं पुत्रस्य कृते मया एतादृशजीवनं दातव्यं किल तस्य विषये तेन चिन्तनं करणीयं सत्यं तद्विहाय अहं तस्य विषये अन्यत् सर्वं दद्मः तेन के तेन कारणेन किं भवति सः तस्य स्वधर्म अवगन्तुं न शक्नोति तस्य विषये तस्य कृते चिन्तयितुम् अवकाशः दातव्यः अधिकारः दातव्यः तस्य अधिकारः अस्ति तदर्थं तद्वयं न दद्मः चेत् सः केनापि मार्गेण गच्छति वयं किमपि कुर्मः सः तत् भवति इति नास्ति सः भिन्नविषयः वयं स्वप्नं पश्यामः अहम् एतमेवं करोमि किन्तु भवति वा न सः तु भिन्नः एव भवति तद् अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते तस्मात् वदति भगवान् वदति तादृशविद्याभ्यासं ददातु छात्राणां भवान् कः इति अवगच्छतु प्रथमं भवान् पुत्रः भवान् पुत्रः इति भवान् प्रथमम् अवगच्छतु किल भवान् प्रथमं पुत्रः अनन्तरं भवान् वैद्यः भवान् प्रथमं पुत्रः अनन्तरं भवान् तन्त्रज्ञः भवान् प्र प्रथमं पुत्रः अनन्तरं भवान् अध्यापकः पुत्रत्वस्य नष्टं कृत्वा भवान् अध्यापकः भवान् वैद्यः भवान् डैरेक्टर् इति भवन्तः पाठयन्ति चेत् तस्मिन् विद्यमानपुत्रत्वं गच्छति नष्टं भवति तत् न करणीयम् अस्माभिः तत् प्रथमं तस्मिन् भवेत् तद् भवितव्यं चेत् किं करणीयं पुत्रत्वं भवतु भवतु इति उपदेशः करणीयः नास्ति भवति पितृत्वं भवतु भवान् पिता इव आचरतु भवान् पिता इव आचरति चेत् तस्मिन् पुत्रत्वं स्वयमेव भवति तत्र किमपि करणीयं नास्ति तदेव स्वधर्मस्य अवगमनं प्रतिक्षणे प्रतिकार्यकरणे स्वधर्ममिति अहं कदा अवगच्छामि इति न एतत् किञ्चिदपि न अवगच्छन्ति चेत् किं भवति एकस्मिन् एकः बालकः सम्यक् गातुं शक्नोति गायकः भवितुं शक्नोति सः किन्तु तं स्वीकृत्य वयं किं कुर्मः इञ्जिनियर् कुर्मः तस्मिन् विद्यमान सर्वकार्यमपि समाप्तं तस्य अन्तरङ्गे विद्यमान सा कला तस्याः वर्धनं भवान् करोति इति चिन्तयतु तेन एव सः लोके प्रसिद्धः अभवत् सर्वेषाम् अन्तरङ्गे तादृश एककार्यम् अस्ति इति वदति तद् विना कोऽपि जन्म न प्राप्नोति तदेव कार्यं कारणम् इति कार्यकारणसम्बन्धः इति वदति किल सर्वत्र तदस्ति किन्तु तद् अज्ञात्वा वयम् अन्यविधप्रयत्नं कुर्मः किं भवति अन्त अन्ततो गत्वा तदपि न भवति एतदपि न भवति भिन्न एक विचित्र शैली भवति तस्मात् अस्माभिः किं करणीयमित्युक्ते एतत् श्लोकं वयं पठामः अस्माकं जीवने प्रथमम् अस्माभिः अन्वेषणं करणीयं मम कार्यं किं मम मनश्शान्तिः कुत्र मम मनस्सन्तोषः कुत्र तत्र तस्मिन् विषये अन्वेषणं कुर्मः तदनन्तरं किं स्वस्य जीवने तस्य पालनाय प्रयत्नः करणीयः तद् कर्तुं शक्नुमः तदा आनन्दः भवति इति वदति तदेव अर्जुनं वदति भवान् पलायनं न करोतु तदा पलायनं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति श्लोकं वदामः एकवारमपि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि तेन किं भवति इति उक्तवान् तेन भवान् पापं प्राप्नोति किमर्थं पापं प्राप्नोति कीर्ति न भवति प्रथमं भवतः कीर्तिः न भवति अस्माकमपि तदेव किल यत् कार्यं करणीयं तत् कार्यं न करोति चेत् किं न भवति कीर्तिः न भवति अस्माकं जीवने अद्य प्रतिदिनं वयं किं कार्यं कुर्मः गृहे तत् कार्यं न कुर्मः इति चिन्तयतु तेन किं भवति अस्माकं कीर्तिः न भवति येषां समीपतः मया कीर्ति प्राप्तव्या इदानीम् अहमेकः अस्ति इति चिन्तयतु गृहस्य गृहिणी अस्मि अथवा गृहस्थः अस्मि कोऽपि भवतु अहं गृहस्थः अस्मि मम धर्मः अस्ति गृहस्य पालनम् अहं तत् न करोमि चेत् मम पत्नी मम पुत्रः मम पुत्री मम गृहे विद्यमानवृद्धजनाः ते सर्वे किं वदन्ति असमीचीनः अस्ति स्वार्थः स्वस्य कार्यमेव करोति सत्यं किल ते सर्वे सूचयन्ति केपि के मां परितः सन्ति ते सर्वे सूचयन्ति एषः समी सम्यक् नास्ति कीर्ति गच्छति प्रथमं भगवान् वदति केवलं कीर्ति गच्छति इति न कीर्ति गच्छति शीघ्रम् अवगन्तुं शक्यते पापमपि अस्ति तत् पाप पापकार्यमस्ति भवता करणीयं कार्यं भवता करणीयं तदा वयं चिन्तयामः एवं चेत् मम सन्तोषः कुत्र अहं तत्रैव भगवान् उपायं वदति भवान् कार्यस्य उपेक्षां न करोतु तस्मिन्नेव कार्ये भवान् किं करोतु एषः मम स्वधर्मः इति विचिन्त्य करोतु കഥം സ്വധർമ്മ ഇതി വൃഥാ ചിന്തയിതും ശക്യതേ വാ വൃഥാ ചിന്തയിതും ന ശക്യത ലോകെ സർവാണി കാര്യാണി ഉത്തമാനി പ്രഥമ ചിന്തനം കരണീയം കിമ്മപ്പി കാര്യം അസമീചീനം നാസ്തി തദർത്ഥമേവം തത് ഉദാഹരണം ഉക്തവാൻ പാദരക്ഷായാ ഉദാഹരണം കിമർത്ഥം ഉക്തവാൻ എവം ന ചിന്തയതു പാദരക്ഷായാ സ്വച്ഛതാം കരോതി ചേത് സഹ നീച്ച കിമപ്പി ബൃഹത് ആസന്ദേ ഉപവിശതി ചേത് പ്രധാനമന്ത്രി ആസന്ദേ ഉപവിശതി ഏത് ഉത്തമാ പ്രധാനമന്ത്രി ആസന്ദേ ഏ ഉപവിശന്തി താൻ വയം ജാനീമഃ कति जनाः तेषां परिहासं कुर्वन्ति प्रतिदिनं कथं कथं तेषां तर्जनं कुर्वन्ति अस्माकं लोके वयम् अस्माकं स्वधर्मस्य पालनं करोति अस्माकं मनश्शान्तिः भवति मनश्शान्तिः भवतः स्थानमध्ये कोऽपि सम्बन्धः नास्ति एव कीर्ति अपि गच्छति न करोति चेत् अनन्तरं पापमपि प्राप्नोति तद् भिन्नं पापं प्राप्नोति इत्युक्ते कः अर्थः मनश्शान्तिः न भवति मनश्शान्तिः न भवति कीर्तिः नास्ति चेदेव मनश्शान्तिः न भवति सत्यं पापं प्राप्नोति भवान् भवता अग्रिमजन्म निर्माणं कुर्वन्नस्ति पापकार पुण्यपापम् अस्माभिः सह आगच्छति इति वदन्ति किल भवान् पापसम्पादनमेव करोति एवं स्वधर्म भवान् न करोति भवान् अन्यत् कुर्वन् अस्ति अहं मम स्वधर्मं न करोमि इति चिन्तयतु अहं तस्मिन् समये मानसिक किं व्यापारं करोमि अन्यचिन्तनं करोमि अन्यचिन्तनं किं किं भवतः अद्य एकैककल्पना एव भवतः अग्रिमजन्म सत्यं किल पूर्वमपि वयं दृष्टवन्तः किल एकैककल्पनातः एकैकचिन्तनतः भवान् भवतः अग्रिमजन्मनः निर्माणं कुर्वन् अस्मि तद् वयं न अवगच्छामः अद्य वयं तत् कारण अद्य ए एतत् जन्म अस्ति गतजन्मनि अथवा पूर्वपूर्वजन्मनि अहं सम्पादितवान् किन्तु अहम् अद्य न अङ्गीकरोमि अद्य मम अङ्गीकारः नास्ति कारणम् अद्य अहं न अवगच्छामि तद् किन्तु एकं वा अवगच्छतु एतदेव भवान् अग्रिमजन्मनः इदानीं पश्यतु मम कर मया करणीयमेकं कार्यं मम मया पितृधर्मपालनं करणीयम् अहं तत् कुर्वन् नास्मि अहं तस्मिन् समये गत्वा मद्यपानं करोमि पुत्रस्य कृते मया धनं दातव्यं तस्य फीस् दातव्यम् अथवा अन्यत् किमपि लघु लघु कार्याणि अहम् उक्तवान् यत्किमपि कार्यं भवतु तत् कार्यकरणं विना तस्मिन् समये अहम् अन्यकार्यं कुर्वन् अस्ति मांसं खादामि अथवा अन्यत् किमपि मम इच्छा कुत्र अस्ति दुर्व्यसनेषु अहं व्यापार व्यापारं कुर्वन् अस्मि चेत् तेन द्वारा भवतः तस्मिन् समये विद्यमानव्यापारद्वारा अत्रत्य कृति अपि गता पुत्रः भवन्तं पिता इति पश्यति वा पत्नी भवन्तं पतिः इति पश्यति वा जनाः भवतः बन्धुजनाः ये सन्ति भवद्भिः सह ये तिष्ठन्ति ते भवान् उत्तमः इति पश्यति वा न भवान् स्वयं किं कुर्वन्नस्ति पापसम्पादनमपि कुर्वन्नस्ति किं तस्मिन् सन्दर्भे भवतः मनसि एकैकविचारः कथमागच्छति एकैकक्रियां स्वीकृत्य पश्यतु असमीचीन कस्मिन्नपि प्रवृत्तिमध्ये भवान् यदा व्यापृतः भवति भवान् तत्र अधिक अधिक अधिकलीनः भवति जानाति इन्द्रियाणां यदा इन्द्रियाणां वेगः अस्ति वेगः इत्युक्ते अर्थमागच्छति इन्द्रियनियन्त्रणम् इति वदन्ति जनाः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं वयं कर्तुं न शक्नुमः कस्य नियन्त्रणं करणीयम् इन्द्रियाणां वेगः भवति वेगः इत्युक्ते एकैक इन्द्रियस्य एकैकः स्वभावः किं वदामि मम क्रोधः आगच्छति क्रोधस्य एकः वेगः भवति कः तेन किं करोति मयि क्रोधः उत्पन्नः सा मयि तस्य उत्पन् उत्पादनम् अभवत् तस्य वेगकारणेन अहम् अन्यस्य नाशं करोमि अन्यं ताडयामि कुत्र प्रथमनियन्त्रणं कर्तुं शक्यते तत्र नियन्त्रणं करोतु भवान् ताडयितुं न गच्छतु कदाचित् मयि कोपः उत्पन्नः इति चिन्तयतु कथञ्चित् शमनं कर्तुं प्रयत्नं करोतु भवती काम उत्पन्न भवती क्रोध उत्पन्न भवति लोभ उत्पन्न लुब्धता धनम् आर् पुनः पुनः आग्रहः ममैव आवश्यकं ममैव आवश्यकं तद्धनम् आवश्यकम् धनम् आवश्यकं यत्र कुत्रापि धनं मिलति सर्वं ममैव भवतु प्रथमं किं करणीयम् एषः कदाचित् भवति न भवति इति न वदति भगवान् अपि वदति भवान् तस्य वेगः भवति तस्य नियन्त्रणं करोतु वेगः इत्युक्ते ततः तस्य रियाक्षन् भवति किल मम किञ्चित् पर्याप्तम् इति निश्चयं करोतु धनस्य विषये लोभनियन्त्रणार्थम् अथवा मम बहु आग्रहः अस्ति खादितुं यत्किमपि मिलति चेत् खादति लड्डु मिलति तत् खादति तदा किं करणीयं मया स्वयं चिन्तनं करणीयं मम नियन्त्रणं करणीयं मया किं करणीयं एकलड्डुकं प्राप्तं मया चिन्तने एतत् निश्चयेन एतस्य अर्धभागः अन्यस्य कृते दातव्यं दत्त्वा एव खादामि किमर्थं चिन्तनीयं भवतः स्वभावनियन्त्रणाय भवतः लोभनियन्त्रणाय भवान् एतत् दत्वा अनन्तरं तस्य प्रौढीमपि न प्राप्नोतु द्वितीय प्राब्लं भवति तदेव वदति किल भवान् यदा दानं करोति दानं दत्वा तत्र नाम लिखित्वा न स्थापयतु प्रयोजनं नास्ति मन्दिरे अहमेक प्रकोष्ठस्य निर्माणं कृत करोमि प्रकोष्ठनिर्माणस्य एक इष्टिका मम इष्टिका उपरि नाम लिखित्वा स्थापयति कुत्र वयं पश्यामः तेन किमपि नास्ति भवान् तद् न भवतु इत्येव भवान् ददातु तत्र दानेन भवतः लोभः न्यूनः भवेत् दानस्य लाभः सः एव एवं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एतत् सर्वस्य अपि एतस्य नियन्त्रणं कर्तुं तस्य वेगानां नियन्त्रणं प्रथमं करोतु तदा भवतः इन्द्रियनियन्त्रणं मन्दं मन्दम् आगच्छति एकवारं क्रोध आग आगतं मुखे आगतं वक्तुं पत्न्याः समीपम् इति चिन्तयतु दोषः नास्ति खलु पत्न्याः समीपं क्रोधः आगतः प्रातःकाले एव मुखे आगतं तदापि अहं नियन्त्रणं कृतवान् एकवारं द्विवारं त्रिवारं चतुर्वारं करोतु पुनः भवतः न भवतु तदेव अभ्यासः भवन्तस्य न आगतं मया वक्तव्यमेव कदाचित् न आगच्छति चेदपि वदन्ति जनाः अधिक तद् न तत्र यदा नियन्त्रणं करोति तदेव किमपि कोऽपि व्यसनं व्यसनम् इत्युक्ते कः अर्थः दुःशीला एकवारं सुरां पातुम् इच्छा आगता सुरा इत्युक्ते आल्कहोल् पातुम् इच्छा आगता सर्वेषां भवति सर्वेषां भिन्नभिन्न पूर्वजन्मवासनाकारणेन टेस्ट् भवति एव तदा आगतं तदापि अहं किं चिन्तितवान् न तेन भवतः अन्तरङ्गे यत् बहु बृहत् शास्त्रमस्ति एतत् भारतस्य शास्त्रम् एतत् तेन भवतः अन्तरङ्गे एक शक्ति उत्पन्ना भवति अत्र तद् न पाठयति अत्र कथं पाठयति एकवारम् इच्छा अभवत् पिबतु तदा इच्छायाः निवारणं करोतु न एतादृश्यः इच्छाः कदापि तादृशं न भवति इति अस्माकं वेदाः उपनिषदः पुराणानि सर्वे वदन्ति अग्निमध्ये भवान् तैलं स्थापयति चेत् कथं तादृशमस्ति इति वदन्ति अवगतम् एतत् बहु उत्तम अस्माकं कृते प्राक्टिकल् ते दत्तवन्तः भवतः काम आगता भवान् काम नियन्त्रणं करोतु नियन्त्रणं करोतु इत्युक्ते कः अर्थः स्वीकृत्य बन्धनं कर्तुं भवान् न शक्नोति सः एकः स्वभावः भवान् तस्य एकवेगनियन्त्रणं करोतु यदा तस्य वेगः आगच्छति तस्य नियन्त्रणं करोति तेन भवतः किमपि नष्टं न भवति भवतः अन्तरङ्गे एकशक्ति उत्पन्ना भवति स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् द्वादशवर्षाणि भवान् ब्रह्मचर्यपालनं करोतु भवान् यद् वदति तद् भविष्यति तावती शक्ति भवतः अन्तरङ्गे भवति इति सः उक्तवान् तेन एव तया एव शक्त्या सः अमेरिकाम् आगत्य जित्वा गतवान् एतेषां सर्वेषां धर्म उपरि सः कथं जय प्राप्तवान् तादृशी शक्तिः तस्मिन् आसीत् तत् अनुभूय सः उक्तवान् अत्र कथं वयं वदामः कोऽपि तादृशप्रयत्नं करोति चेत् सः मूर्खः इति वदामः
कल्चर् डिफ़रेन्स् तत् न एकैकवेगः अपि तत् अवगन्तव्यं ते एव अस्माकं ऋषयः आसन् अस्माकं ऋषयः कीदृशाः आसन् अत्यन्त अद्भुतमस्ति मेक्स् कारल् मेक्स् यदा दृष्टवान् द्विविधजनान् एव सः दृष्टवान् अस्ति अथवा नास्ति सत्यं किन्तु अन्ये एकविधजनाः भारते आसन् अस्ति तदापि न आवश्यकं किल विश्वामित्रः अथवा कोऽपि ऋषि सः ब्रह्माण्डमेव स्रष्टुं शक्नोति किन्तु सः कुटीरे वासं कृतवान् नदीजलं पीत्वा पर्णानि खादित्वा कुटीरे वासं कृ यत् किमपि स्रष्टुं शक्नोति सः वसिष्ठः कोऽपि कमपि स्वीकरोतु कस्यपि कथां स्वीकरोतु कारणं किं तावती शक्तिः अस्ति तेषां स्वस्य नियन्त्रणेन तदेव वदति अस्माकम् अवगमनेन स्वधर्म अवगमनेन मनश्शान्तिनिमित्तं प्रयत्नेन कः लाभः इत्युक्ते एतादृश इन्द्रियाणां प्रथमवशीकरणम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां वेगनियन्त्रणं करोतु एकैकविषये मन्द तेन कदापि भवतां शक्तिः न गच्छति व्रतं व्रतस्य आचरणं करोति तेन भवतां शक्तिः गच्छति वा अहम् एकादशी व्रतं स्वीकृतवान् एकदिने अहं भोजनं न कृतवान् इति चिन्तयतु तेन मम शक्तिः गच्छति वा अहं स्वयम् अवगच्छामि तदनन्तरं मयि एक एकशक्तिः आगता एकदिनं भोजनं विना अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि इति मयि एकशक्तिः आगच्छति खलु सैं समानमेव अन्य सर्वविधस्वभावः एतदेव वयम् अवगच्छामः चेत् तस्य लाभः एतत् उपेक्षां कृत्वा एतत् नावश्यकं तद् नावश्यकम् एतत् लघुकार्यं भवान् प्रतिदिनम् एवम् उक्तो उक्तो उक्त्वा भवान् इतः बहु दूरं दूरं दूरं गच्छन् अस्ति कुतः मत्तः मत्तः इत्युक्ते अहम् इति यदस्ति अहं बोधः यः अस्ति ततः भवान् दूरं दूरं दूरं गत्वा भवति बहु अहङ्कारः जायमानः अस्ति अहम् इति ऐ इति प्रकटयितुं भवान् प्रयत्नं करोति अहं कः इति अवगमनं न अहं प्रकटयितुं प्रयत्नं करोमि चेत् कः लाभः एतत् अस्माभिः चिन्तनं करणीयं तदर्थमेव स्वधर्मस्य अवगमनं धर्मः अवगन्तव्यः स्वस्मिन् भवतु वयं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः